بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان بېسىمىنى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارغا پاراكەندىچىلىك سېلىش ھەرىكىتىنى ئەيىبلەيدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭ جاۋابكارلىرىنى سۈرۈشتۈرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

ئۇچرىشىشتىن كېيىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەمگەك بۆلۈمى ئۆزىنىڭ رەسمىي تور بېتىدە بۇ ئۇچرىشىشنى خەۋەر قىلغان ھەمدە بۇ ھەقتە بىر بايانات ئېلان قىلغان باياناتتا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ خىتايدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىۋاتقان دۆلەت ھالقىغان بېسىمى بولۇپمۇ ئۇنىڭ قورقۇتۇش ۋە پاراكەندىچىلىك سېلىش ھەرىكەتلىرى دۇنيانىڭ قانداق يەردە يۈز بېرىشىدىن قەتئىينەزەر ھەرگىز قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان بىر ھادىسىدۇر دەپ تەكىتلەنگەن

باش ئەلچى ئەلى ئابىد زاھىرى ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلغانلىقىنى، بۇ جەرياندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شۇ جاينىڭ مەدەنىيىتى ۋە جەمئىيەتنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە، شۇنداقلا ئىقتىسادىي تەرەققىيات ھەم ئىجتىمائىي مۇقىملىق ئىشلىرىدا قولغا كەلتۈرگەن غايەت زور مۇۋەپپەقىيەتلىرىدىن ھەيران قالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن: ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىققا زەربە بېرىدىغان بارلىق تەدبىرلەرنى قوللايدۇ، بارلىق شەكىللەردىكى ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا دۆلەتنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچىنى كۈچەيتىش، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قوغداش قاتارلىق جەھەتلەردىكى پائال تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ. ئەلى ئابىد زاھىرى يەنە مۇنداق دېگەن، شىنجاڭدا تەربىيە ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئارقىلىق ئاشقۇنلۇقتىن ئىبارەت بۇ كېسەلنى داۋالايدىغان ئەڭ ياخشى ئۈلگە يارىتىلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداقتۇر ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب كۈچلىرىنىڭ خىتاينى پارچىلاش ئۈچۈن ئويدۇرۇپ چىقارغان سۇيىقەستى دېگەن تەشۋىقاتنى يېيىپ كەلمەكتە. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئۆزىگە بېقىنىپ قالغان بىر قىسىم ئەرەب دۆلەتلىرى ۋە مۇسۇلمان ئەللىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ ئۇلارنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىنى پەردازلاپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنماقتا خىتاينىڭ بۇ خىل ساختا تەشۋىقاتىنى ب د ت نىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشلېتنىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئېلىغا قىلىدىغان زىيارىتى ھارپىسىدا يەنىمۇ كۈچەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم يۇقارقى سىن يىغىنىدا يەنە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز، خىتاينىڭ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى نى جيەن قاتارلىقلار سۆز قىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ تور يىغىنىدا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتالمىش تەربىيەلەش مەركەزلىرى دەپ ئاتىۋالغان لاگېردىن چىققان سابىق تۇتقۇنلار ۋە مەسچىت ئىماملىرىمۇ سۆزلىتىلگەن.

بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي باشلىقلار يىغىنى ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ سىن ئارقىلىق ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ يىغىندا ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى چارلىز مىشېل خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ ۋە خىتاي باش مىنىستىرى لى كېچياڭ بىلەن كۆرۈشىدىكەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ھەر قايسى دۆلەتلەردە تۇرۇشلۇق قىرىق ئالتە ئۇيغۇر خوڭ كوڭ تىبەت ۋە تايۋەن تەشكىلاتلىرى بىرلىكتە ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى چارلىز مىشېلغا بىرلەشمە مەكتۇپ يوللاپ ئۇلاردىن بۇ ھالقىلىق پەيتتە خىتايغا قارشى قەتئىي بولۇشنى تەلەپ قىلغان ئۇلار مەكتۇبىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىگەن روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغان بىر پەيتتە خىتاي تەيۋەنگە داۋاملىق ھەربىي تەھدىت سالماقتا خوڭكوڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە تىبەتتىكى ۋەھشىيلىكلىرىنى داۋاملاشتۇرماقتا ھازىر كىشىلىك ھوقۇقنى دۇنيا دېموكراتىيىسىنى جانلاندۇرۇشنىڭ بىر يولى سۈپىتىدە خىتايغا قاراتقان سىياسەتلەرنىڭ مەركىزىگە قويۇشنىڭ ۋاقتى كەلدى بىز ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بىرىنچى ئاپرېلدىكى باشلىقلار يىغىنىدا ئېنىق بىرلىككە كەلگەن ۋە قەتئىي تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى تەلەپ قىلىمىز. ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنى ياخشىلايدىغان پەيت ئەمەس. يۇقارىدىكى قىرىق ئالتە تەشكىلات ئورتاق باياناتىدا ياۋروپا ئىتتىپاقى رەھبەرلىرىدىن سۆھبەت جەريانىدا روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قاراتقان تاجاۋۇزىنى قوللىماسلىق، تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلماسلىق، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى، تىبەت ۋە خوڭكوڭدىكى زۇلۇملىرىنى ئاياغلاشتۇرۇش ھەققىدە خىتاينى كەسكىن ئاگاھلاندۇرۇشنى تەلەپ قىلغان باياناتتا يەنە كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيىنىڭ ياۋروپا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ مەركىزى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدىغان پەيت كەلدى دېيىلگەن ئاخىرىدا ئۇلار ياۋروپا ئىتتىپاقىنى خىتايغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن باغلىنىپ قېلىشتەك ئەھۋالغا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن زۆرۈر تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا چاقىرغان.
روسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى سېرگېي لاۋروف ئوتتۇزىنچى مارت خىتاينىڭ خۇاڭشەن شەھىرىگە يېتىپ كەلگەن بولۇپ، ئۇ بۇ يەردە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن ئۇچرىشىدىكەن. ئامېرىكىنىڭ سى بى سى خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ لاۋروفنىڭ روسىيە ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغاندىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق چەت ئەل زىيارىتىكەن. دىققەت قوزغايدىغىنى شۇكى، ئۇ بۇ زىيارىتى مەزگىلىدە قىلغان سۆزىدە بېيجىڭ ۋە موسكۋانىڭ بىرلىكتە يېڭى دېموكراتىك دۇنيا تەرتىپى بەرپا قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. لاۋروف ئوتتۇزىنچى مارتتىكى سۆزىدە دۇنيانىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر تارىخىدىكى ئىنتايىن ئېغىر باسقۇچنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى ئېيتقان.

دەرۋەقە، خىتاي رۇسىيە ھەمكارلىقىنىڭ چېكى يوق. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى يەنە بىزنىڭ تىنچلىق ئۈچۈن تىرىشىشىمىزنىڭ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغدىشىمىزنىڭ ۋە زومىگەرلىككە قارشى تۇرۇشىمىزنىڭ چېكى يوق دېگەن. ئۇكرائىناغا تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قوزغاپ، ئاۋام خەلقنىڭ ئۆلۈمىگە ۋە مىليونلىغان كىشىلەرنىڭ يۇرت ماكانلىرىدىن ئايرىلىشىغا سەۋەب بولغان رۇسىيەنىڭ ئۈچ مىليونغا يېقىن ئۇيغۇرنى لاگېرلارغا قامىغان، ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بىرلىكتە ئاتالمىش يېڭى دېموكراتىك دۇنيا تەرتىپى قۇرۇپ چىقىش ھەققىدىكى تەسەۋۋۇرنى ئوتتۇرىغا قويۇشى دىققەت قوزغىماقتا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو تېخى يېقىندىلا روسىيە ۋە خىتاينى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە دۇنيا تەرتىپى ئۈچۈن ئەڭ خەتەرلىك تەھدىت دەپ كۆرسەتكەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە روسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خىتاي ساھىبخانلىق قىلىدىغان بىر يۈرۈش يىغىنلارغا قاتنىشىپ ئافغانىستاننىڭ خەۋپسىزلىكىنى ئاساس قىلغان بىر قاتار مەسىلىلەر ھەققىدە مۇزاكىرىلىشىدىكەن خىتاي تاراتقۇلىرى ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى سائەت يىگىرمە تۆتكىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ئېلىدا ئالامەتسىز يۇقۇملانغۇچىلار سانىنىڭ يىگىرمە ئۈچ نەپەرگە يەتكەنلىكىنى بۇلارنىڭ يىگىرمە نەپىرىنىڭ خوشۇت ناھىيەسىدە ئۈچ نەپىرىنىڭ سانجىدا ئېنىقلانغانلىقىنى ئېلان قىلغان خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ۋە ساقلىقنى ساقلاش كومىتېتى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتقا ئاساسەن ئېلان قىلغان خەۋىرىدە ئوتتۇزىنچى مارت سائەت نۆلدىن يىگىرمە تۆتكىچە ئۇيغۇر ئېلىدا ئومىكروننىڭ يېڭى ۋارىيانتى بىلەن يۇقۇملانغان بىر يېڭى يۇقۇمدارنىڭ بايقالغانلىقىنى بۇ يېڭى يۇقۇمدارنىڭ ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ مىدۇڭ رايونىدىن بايقالغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە يۇقۇمدارلارغا ئايرىپ داۋالاش كۆزىتىش تەدبىرلىرى يولغا قويۇلغان خىتاينىڭ شاڭخەي ۋە شېنجېن قاتارلىق چوڭ شەھەرلىرىدىكى بىر قىسىم رايونلاردا ئومىكروننىڭ يېڭى ۋارىيانتى بىر قەدەر كەڭ يامرىغاندىن كېيىن ۋىرۇسنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىمۇ يامراۋاتقانلىقى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا يەنە مەلۇم بولۇشقا باشلىغان ئىدى شۇ قاتاردا خوشۇت ناھىيىسى ۋە ئۈرۈمچى شەھىرىدە يېڭىدىن بايقالغان ئالامەتسىز بىمارلارنىڭ كۆپىيىشى ھەر ساھەنىڭ

يۇقىرىدا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. مەزكۇر سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان

ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىدە مۇھىم رول ئويناپ كېلىۋاتقان ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى تەدبىر بەلگىلىگۈچىلەرگە مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى بۇ پائالىيەتنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئېغىر باستۇرۇشلىرىغا ئەڭ جىددىي شەكىلدە ئىنكاس قايتۇرغان دۆلەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ كېڭەش پالاتاسى بىلەن ئاۋام پالاتاسى ئۇيغۇر مەسىلىسىدە بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىش ئارقىلىق خىتايغا قارىتا يۈرگۈزىدىغان سىياسىي تەدبىرلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىزچىل كۈن تەرتىپتە تۇتۇپ كەلدى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆتكەن يىلى ئون توققۇزىنچى يانۋار كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قاراتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشىنى رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن ئىدى شۇندىن باشلاپ ئامېرىكا ھازىرغىچە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك بىر قانچە مۇھىم قانۇنلارنى يولغا قويدى يېقىندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرى بولغان كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلېي بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېيمىس مېكگوۋېرن قاتارلىق پالاتا ئەزالىرى ئوچۇق خەت ئېلان قىلىپ ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلىرىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ كۈچلۈك تەكىتلىنىشىنى تەلەپ قىلغان ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى چۈشتىن كېيىن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن خىتايغا قارىتا قوللانغان تەدبىرلەرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئويناۋاتقان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ ئىدارە ھەيئەت ئەزاسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر پائالىيەتنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى ھەققىدە توختالدى.
ئامېرىكىدا ھازىرغىچە ئىككى قانۇنىمىز ئۆتتى. بۇنىڭدىن باشقا تۇنجى قېتىم ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئامېرىكا ئېلان قىلدى ۋە باشقا دۆلەتلەرمۇ ئارقىسىدىن ئەگىشىپ ئېلان قىلدى. يەنى ئامېرىكىدىكى سىياسىيونلار، مۇخبىرلار، ھۆكۈمەت خادىملىرى ناھايىتى كۆپ كۈچ چىقاردى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن. مۇشۇ جەرياندا بىزمۇ ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پىروجېكتى بىرلىكتە نەچچە يۈزلىگەن يىغىنلارنى ئېچىپ لوببىچىلىق قىلدۇق. ئاقساراي بىلەن كۆرۈشتۇق، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى، دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىكلىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. بىز ئاشۇ يىغىنلاردا بىللە ئۆتكۈزگەن يىغىنلارنى، بىللە قىلغان كونگرېستىكى ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلىدىغان دوستلىرىمىزغا ۋە باشقا ھۆكۈمەتنىڭ تارماقلىرىدىكى ئۇيغۇر سۆيەر ئامېرىكىلىق ۋە باشقا دۆلەتلىك دوستلىرىمىزغا بىر رەھمەت ئېيتىش ۋە مۇناسىۋىتىمىزنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش مەقسىتىدە بۇ پائالىيەتنى ئورۇنلاشتۇردۇق. مەزكۇر پائالىيەتكە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى ياڭ كىم خانىم، ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېيمىس مېكگوۋېرن، ئامېرىكا دىنىي ئەركىنلىك ئالاھىدە ئەلچىسى سام براۋنبېك، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى كرىستوفېر سىمىس،

ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى نۇسرەت غەنى خانىم، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ۋە شۇنداقلا گېرمانىيە يېشىللار پارتىيەسىنىڭ ئەزاسى رېينخارد بۈتىكوفېرمۇ مەزكۇر پائالىيەتكە قاتناشتى. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى دۇنياغا ئاشكارىلاشتا ھالقىلىق رول ئوينىغان كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە سارىيى فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنز ئەپەندى،

تىرىشچانلىق كۆرسىتىمەن. سىلەرنىڭ بىزنىڭ خىزمەتلىرىمىزنى مۇئەييەنلەشتۈرگىنىڭلارغا رەھمەت. دۆلەت مەجلىسىدە ماڭا ئوخشاش نۇرغۇن ئەزالار بار. ئۇلار بىرلىكتە ئوخشاش نىشان ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. مەن يىللاردىن بۇيان ئائىلىسىدىن خەۋەر ئالالمايۋاتقانلار بىلەن پاراڭلاشتىم. سىلەر ئادالەتسىزلىكنى پاش قىلىۋاتقان ۋاقتىڭلاردا بىز سۈكۈتتە تۇرالمايمىز. سىلەرنىڭ دۆلەت مەجلىسىدە ماڭا ئوخشاش. سىلەر ئۈچۈن كۈرەش قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان دوستۇڭلار بار. پائالىيەت داۋامىدا سام بروۋنبەك سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. بىز ئۇيغۇرلارنىڭ تىبەتلەرنىڭ ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن قولىمىزدا بار بارلىق كۈچلەرنى. ۋە بارلىق ئورگانلارنى ئىشقا سېلىشىمىز كېرەك. خىتاينىڭ خەرىتىسى ئەسلىدە ھازىرقىغا ھېچ ئوخشىمايدۇ. شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلەر دۇچ كەلگەن زۇلۇم خىتاينىڭ باشقا ھېچقانداق يېرىدە يوق. تىبەت خىتايغا تەۋە ئەمەس. شۇڭا بىز خىتايغا خىتاي كومپارتىيەسى ھۆكۈمرانلىق قىلىشتىن بۇرۇنقى خىتاينىڭ خەرىتىسى ھەققىدە سۆزلىسەك. پائالىيەتكە قاتناشقان جېيمىس مېكگورېن، كرىستوفېر سىمىس قاتارلىق دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىمۇ ئايرىم ئايرىم سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلارنى داۋاملىق قوللايدىغانلىقىنى ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قاراتقان قارار تەدبىرلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى داۋاملىق كۈن تەرتىپكە ئەكىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى نۇسرەت غېنى خانىم ۋە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى رېينخارد بۇتىكوفېرمۇ ئەنگلىيە ۋە ياۋروپانىڭمۇ ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىدە مۇناسىۋەتلىك قارارلارنى چىقىرىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خادىمى ئەلنىگار ئىلتەبىر خانىم قاتارلىقلارمۇ ناھايىتى كۈچلۈك سۆز قىلدى. ئۇلار ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيانىڭ مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى، چۈنكى كەلگۈسى ئەۋلادلارنىڭ خىتاينىڭ رايىغا بېقىپ ياشىشىنى ئەسلا خالىمايدىغانلىقىنى تەكىتلەشتى. ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى دۇنياغا ئاشكارىلاشتا ھالقىلىق رول ئوينىغان تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنز ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى.
مەن شىنجاڭدىن كەلگەن خىتايچە ھۆججەتلەرنى كۆرگىنىمدە ھېچكىمگە تونۇلۇشنى ئويلاپ باقمىغان ئىدىم. بۇلار. تەتقىقات ئۈچۈن بەك ئۆزگىچە ماتېرىيال ئىدى. لېكىن تەتقىق قىلغانسېرى نېمە ئۈچۈن ئۇ ئىشنى قىلىۋاتقانلىقىمنى ھېس قىلدىم. بىزنىڭ بىرلا ھاياتىمىز بار. شۇڭا بۇ ھاياتتا بىر ئىش قىلىشىمىز كېرەك. مەن پەقەت ئۆزى ئۈچۈن سۆزلىيەلمەيدىغان لاگېردىكى كىشىلەر ئۈچۈن سۆزلىدىم. ئەمەلىيەتتە بۇ ماڭا بېرىلگەن بىر ئىمتىيازدۇر.
پائالىيەت ناھايىتى قىزغىن داۋام قىلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى قۇزات ئالتاي ئەپەندى قاتارلىقلار بارلىق ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرغان دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىغا، تەتقىقاتچىلارغا، ئاخبارات خادىملىرىغا چوڭقۇر تەشەككۈر ئېيتتى. پائالىيەت قاتناشقۇچىلىرى ئۇيغۇر تائاملىرىدىن ھۇزۇرلانغاچ ئىختىيارىي شەكىلدە سۆھبەتتە بولۇشتى يالى ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرۈپ پىيانودا يېتىشكەن ياش سەنئەتكار قەيسەر ئەنۋەر تار كوچا ناملىق ناخشىسىنى ئورۇنلىغان ۋاقىتتا ئېكراندا چىقىپ تۇرغان قەشقەر ئۈرۈمچى قاتارلىق شەھەرلەردىكى كوچىلارنىڭ بۇرۇنقى كۆرۈنۈشلىرى ۋە كوچىلاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىللىق سىيماسى پائالىيەت قاتناشقۇچىلىرىغا چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى پائالىيەت ئاخىرىدا دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ۋە ئەلفىدار خانىم پائالىيەتنىڭ ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقى ۋە مۇشۇ خىل پائالىيەتنى يەنە ئورۇنلاشتۇرۇشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.
پائالىيەت مېنىڭ تەسىراتىمچە ناھايىتى ياخشى، مۇۋەپپەقىيەتلىك، گۈزەل بىر پائالىيەت بولدى. بۇنىڭ گۈزەللىكى، مۇۋەپپەقىيىتىنى شۇ تۆۋەندىكى ئىككى نۇقتىدا يىغىنچاقلاش مۇمكىن. بىرى، پارلامېنت ئەزالىرى، كونگرېسسمېنلەر، مەيلى جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولسۇن، مەيلى دېموكراتلاردىن بولسۇن، ناھايىتى مۇھىم ئادەملەر مۇشۇ ئىككى ئۇيغۇر ھەققىدىكى قانۇننىڭ چىقىرىلىشىدا زور رول ئوينىغان كونگرېسسمېنلەر، سېناتورلار قاتنىشىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بۇنىڭدىن كېيىن، تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق توختىمىغۇچە بۇ كۆرەشنى بىز بىلەن بىللە تۇرىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ سەمىمىي مەيدانىنى ئىپادىلىدى، بۇ بىزنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتلىك بىر ھادىسە، ئانىڭدىن كېيىن ھۆكۈمەتنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ مەۋجۇت ھۆكۈمەتنىڭ بولسۇن بۇرۇنقى ھۆكۈمەتنىڭ بولسۇن يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى قاتنىشىپ ئۇلارمۇ سۆز قىلىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە بولغان قوللاشلىرىنى ئىپادە قىلدى ئىككىنچى بىرسى بۇ پائالىيەتنىڭ ئەھمىيىتى ئۇيغۇرلارنىڭ شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ خىزمەت قىلغانلارنى ئۇنتۇمايدىغانلىقىنى ئۇلارغا بولغان تەقدىرلەشلىرىنى مىننەتلىرىنى ھەر زامان ئوتتۇرىغا قويالايدىغان بىر خەلق بولغانلىقىدىن ئىبارەت گۈزەل بىر ئەخلاقىمىزنىمۇ نامايان قىلىش پۇرسىتى بولدى شۇنىڭغا مەن مۇشۇ ئىككى نۇقتىدا ناھايىتى گۈزەل بىر پائالىيەت بولدى دەپ ئويلايمەن پائالىيىتىمىز ئوڭۇشلۇق بولدى دەپ ئويلايمەن زالنىڭ بىزگە كىچىك بولۇشى سەۋەبىدىن ۋە چەك لىكىدىن نۇرغۇنلىغان قېرىنداشلىرىمىزنى چاقىرالماي قالدۇق بۇنىڭ ئۈچۈن كەچۈرۈم سورايمىز كەلگەن مېھمانلار ناھايتى قىزغىن ناھايتى قىممەتلىك نۇرغۇن نۇتۇقلارنى بەردى ئۇيغۇر تائاملىرىدىن ھۇزۇرلاندى سەمىمىي سۆھبەتلەر بولدى يەنى بىزمۇ شۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى، ھازىرقى ۋەزىيىتىنى يەنە بىر قېتىم چۈشەندۈردۇق. بۇ ئۇيغۇرلارغا ھەقىقىي كۆڭۈل بۆلىدىغان دوستلار بىلەن تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە سەمىمىي مۇناسىۋەتلەر قۇرۇلدى دەپ ئويلايمەن يۈزتۇرانە كۆرۈشكەندىن كېيىن. مېھمانلىرىمىز ناھايىتى خۇرسەن بولۇپ قايتتى، ھەتتا بىز بۈگۈن بىردىن رەھمەت ئېلخېتى يازماقچىدۇق، بىزدىن بۇرۇن بىزگە ناھايىتى ياخشى بىر پائالىيەت بولدى، چاقىرغىنىڭلارغا رەھمەت دەپ خەتلەر كېلىشكە باشلىدى، شۇڭا ياخشى مۇۋەپپەقىيەتلىك بىر

جەنۇبىي ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ پائالىيەتلىرىدە ئاكتىپ خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان ئادېلايدتىكى ئۇۋىلاش ساغلاملىق مەركىزىدە بىمارلارنى ئاغرىق ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇۋاتقان شاپائەتچى قىز ئىنتىزار ئىلھام ئاۋسترالىيەنىڭ پارلامېنت سايلىمى رىقابىتىگە تەييارلانماقتا بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا ئۇنىڭ قانداق قىلىپ غايىلىك جاسارەتلىك ۋە ئىرادىلىك بىر ياش بوپ يېتىشكەنلىكى ھەققىدە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن مەلۇمات ئاڭلايسىلەر. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ، دېموكراتىك ئەللەردىكى ئەركىنلىك، باراۋەرلىك، كىشىلىك قىممەت قارىشى بويىچە شۇ جايدىكى ئەۋزەل مائارىپ ۋە ئىجتىمائىي شارائىتلاردىن بەھرىمەن بولۇپ چوڭ بولۇۋاتقان ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇر ياشلىرى ھەر ساھەلەردە كۆزگە كۆرۈنمەكتە. يىگىرمە سەككىز ياشلىق ئاۋسترالىيە پۇقراسى ئىنتىزار ئىلھام ئاۋسترالىيەدە چوڭ بولغان ئۆزىنىڭ يۈكسەك غايىلىرى بىلەن ئىلگىرىلەۋاتقان ئەنە شۇ خىلدىكى ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىرى ئىنتىزار ئەزەلدىن ئاۋسترالىيەنىڭ سىياسىي ساھەسىگە كىرىمەن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بولسىمۇ سىياسىي رىقابەتلەرگە كىرىمەن دەپ ئويلاپ باقمىغان ئىكەن سايلام ئىشلىرى يىغىن پائالىيەتلىرى ۋە سىياسەت ساھەسىدىكى ئۇچرىشىشلار بىلەن ئالدىراش بولۇۋاتقان ئىنتىزار ۋاقىت ئاجرىتىپ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى ئىنتىزار Why you decided to enter the politics and ئۇ ئۇيغۇر تىلى بىلەن مەقسىتىنى ئېنىق ئىپادىلەپ بېرەلمەي قالماسلىقى ئۈچۈن سوئالىمىزغا ئىنگلىزچە جاۋاب بەردى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئۆكتەبىردە ئاۋسترالىيە ئەركىن دېموكراتىيە پارتىيەسىنىڭ تەكلىپى بىلەن بۇ پارتىيەگە ۋاكالىتەن پارلامېنت سايلىمىغا قاتنىشىشنى قارار قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە ئاۋسترالىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلارنىڭمۇ بىر ئاۋازى بولۇشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن بۇ پۇرسەتنى قاچۇرۇپ قويماسلىقنى قارار قىلغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئەركىن دېموكراتىيە پارتىيىسىگە قاتنىشىپ، كاندىدات بولۇش قارارىغا كېلىشتە، بۇ پارتىيەنىڭ ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيە ئۈچۈن قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىدىن، بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ كىچىك ۋە تېخى يېڭى بىر پارتىيە بولۇشىغا قارىماي، ئۆزىنىڭ غايىسى ۋە سىياسىي پىرىنسىپلىرىدا چىڭ تۇرىدىغان تەرەپلىرىدىن قايىل بولغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.

ۋە ئاۋسترالىيە ماگنىتسكىي قانۇنىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش ئۈچۈن كۈچىگەن ئاساسلىق سىياسەتچى ئىدى. كىمبېرلى خانىمنىڭ روھى بىزنى ھەر ۋاقىت ئادالەت ئۈچۈن دەس تۇرۇشقا ئۈندەيدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ دوستى كىمبېرلى كېتچىن خانىمنى دائىم ئەسلەيمىز. بىز ئىنتىزاردىن، ئەگەر بۇ سايلامدا ئۇتۇپ، پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلانسىڭىز، كىمبېرلى كېتچىن خانىمنىڭ مەيدانى ۋە يولىنى داۋام قىلىش ئىرادىڭىز بارمۇ؟ دەپ سورىدۇق. Are you planning on to continue her legacy؟
Yeah, sure. I do mention Kimberley Kitching in my speeches ئۇ جاۋابىدا، شۇنداق، مەن ھازىر سۆز ۋە باياناتلىرىمدا كىمبېرلېي كىتچىنغ خانىمنىڭ ئىش ئىزلىرى ۋە تۆھپىلىرىنى تىلغا ئېلىپ كېلىۋاتىمەن، چۈنكى كىمبېرلېي خانىمنىڭ پارلامېنتتىكى سەمىمىيلىكى، ئۇنىڭ ئادالەتنى ياقلاشتىكى قەتئىيلىكى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشتىكى ئىرادىسى بىزنى ھەر ۋاقىت ئادالەت ئۈچۈن دەس تۇرۇشقا ئۈندەپ كەلدى.

Yeah so I run my own successful health care business I'm a chiropractor ياش قىزلارغا خاس شوخلۇق بىلەن ئىنتايىن سەمىمىي ھالدا مەن ئۆزۈمنىڭ ئۇۋۇلاش ساغلاملىق مەركىزىدىكى كەسپىي ئۇۋۇلاقچى يەنى كايروپراكتور كەسپىمنى ياخشى ئىشلەپ ۋە ئوبدان باشقۇرۇپ كېلىۋاتىمەن مەن ئادەتتە ۋاقتىمنى بىمارلارنى ئاغرىق ئازابلىرىدىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن ئىشلەپ ئۆتكۈزىمەن ئۇنىڭدىن باشقا ناخشا ئېيتىشنى ياخشى كۆرىمەن سەھنىدە ناخشا ئېيتىمەن. ھازىر بىر دوستۇمنىڭ تويىدا ناخشا ئورۇنلاش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىۋاتىمەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە چېنىقىشنى ياخشى كۆرىمەن، دائىم چېنىقىش مەركىزىگە بارىمەن. مەن ئادەتتە ۋاقتىمنى مۇشۇ ئىشلار بىلەن ئۆتكۈزۈشنى ياخشى كۆرىمەن، دېدى. Do some fitness, like go to the gym. It's usually what I like.
چەت ئەلدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان بىر ئۇيغۇر قىزىنىڭ ئاۋسترالىيە پارلامېنت ئەزالىقى سايلىمىغا قاتناشقۇدەك ئىقتىدار ۋە جۈرئەت يېتىلدۈرگەنلىكىنىڭ ئۆزى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئىنتايىن چوڭ ئۈمىد ۋە ئىشەنچ بېغىشلايدۇ. ئۇنىڭ سىياسىي ساھەدە بۇ جۈرئەتنى كۆرسىتىشىگە ئەسلى ئۇنىڭدىكى ئۇيغۇر كىملىكى ۋە ئۇيغۇرلۇق روھىنىڭ ئۇل سالغانلىقى مەلۇم. بۇنى ئۇنىڭ ئاپىسى ئېلدانە خانىمنىڭ قىزى توغرىلىق ئېيتقانلىرىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئىنتىزار قىزىم بالىلارنىڭ ئەڭ چوڭى. ئىنتىزارنىڭ ئىككى سىڭلىسى بار. كى ئىنىسى بار. ھە بۇ قىز كىچىكىدىلا. ھە بۇ قىزنىڭ قىزىقىشى شۇ ناخشا ئېيتىشتى. بۇ بىزنىڭ ئائىلىمىزدىمۇ دادام ئۆزى ئوقۇتقۇچى بوغان بىلەن دادام گارمون چالدىغان. بىزنىڭ ئائىلىدە مەنمۇ ئانچە مۇنچە ئۆيلەردە غىڭشىپ قويىمەن لېكىن بۇ ئىنتىزاردەك بۇنداق ئەۋجىگە ئەپ چىقالمىدىم. ئۇ ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە چىققاندا رەسمىي پروفېسسىيونال ناخشا دەرسلەرنى ئالدى. ئادېلايد شەھىرىدىكى جەمئىيەت جامائىتىمىزنىڭ ئىچىدە نورۇز بايراملار بولدى، تويلار بولدى، يەنە باشقا پائالىيەتلەر بولدى. ھەر مىللەتلەر پائالىيەتلىرى بولسۇن، شۇنداق پائالىيەتلەرگە ناخشىنىمۇ ئېيتىپ بەردى.

ناھايتى ئوچۇق مىجەزى، ناھايتى دوستانە، كۆيۈمجان ئۇكىلىرىغا، سىڭىللىرىغا، ھە، ماڭغىمۇ ۋاي ئاپا دەپ تۇرىدۇ. كېلىپ ئەمدى يەنە قانداق مەسئۇلىيەتلىرىم قولۇمدىن كېلىشىچە يەنە قىسام دېگەن بۇنداق ئارزۇلىرىدىن كۆرۈپ مەن سۆيۈنۈپ كېتىمەن ۋە قىزىمدىن. ئىنتىزارنىڭ شۇ سىدنېيدا بىزدىن ئايرىلىپ بەش يىللىق ماگىستىرلىقنى ئەنەڭدىن كۈتەدى بۇ قىز ئاشۇ يەردە بەش يىل ئەنەڭدىكى خېلى مۇستەقىل بۇ قىز بوپتۇ ئۆزىمۇ ئايرىلىشمۇ ئاتا ئانىدىن بۇ بالىلارنى بىراز چېنىقتۇرىدىكەن مۇستەقىلراق قورقماس بىر خاراكتېرى يېتىلىپ چىقىدىكەن تېخىمۇ. مەن ھەقىقەتەن بۇ قىزىمدىن راست پەخىرلىنىمەن. بۇ قىزنىڭ زادى تىرىشچانلىقى، مەسئۇلىيەتچانلىقى، ئۆزى ئۆزىگە ئالدىغا قويغان، مەن نېمە قىلالايمەن مىللىتىم ئۈچۈن، خەلقىم ئۈچۈن. مەن ئۇنىڭدىن سىرت مەن ياشاۋاتقان مۇشۇ ئاۋسترالىيەمۇ مېنىڭ بىر ئانا يۇرتۇم، مۇشۇ يەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولدۇم. ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئىنسان ھوقۇقى ئۈچۈن ساغلام بىر دېموكراتىيە بىر دۆلەت بولۇش ئۈچۈن مەن نېمە ئىش قىلالايمەن دېگەن سوئالنى ئۆزىگە ناھايىتى يۇقىرى تەلەپ بىلەن قويىدۇ. مەسئۇلىيەتچانلىقلىرىدىن مەن پەخىرلىنىمەن. دادىسى ئىلھام ئىككىمىز ئىش قىلىپ، قىزىمىز بىر ئىشنى قىلىمەن دەيدىكەن، بىر ياخشى ئىشنى قىلىمەن دەيدىكەن، ياخشى تەرەپكە ماڭىدىكەن، بىز ھەر ۋاقىت ھەر دائىم بىز كەينىدە. ئاللا ھە بۇندىكى ئىشلىرىغىمۇ ئۇتۇقلارنى تىلەيمىز قىزىمىزنىڭ. ۋە كەينىدە ھەر زامان بىز تەييار، ھەر زامان تۇرۇپ بېرىمىز، تەڭ مېڭىپ سەپىرىدە، تەڭ كەينىدە تۇرۇپ بېرىمىز خۇدايىم بۇيرسا. شۇنىڭدىن كېيىن ھەم قوشۇمچە ئەلۋەتتە بىز ئاسترالىيەدە ھەم ئادېلايد شەھىرىدە جامائىتىمىز جىق، ئۇيغۇرلار. پائالىيەتلەر بولۇپ تۇرىدۇ، نامايىشلار بولۇپ تۇرىدۇ، نامايىشلارغا ئاپىرىمىز، ئىنتىزارمۇ بىر نەچچە قېتىم نۇتۇق سۆزلىدى شۇ. نامايىشلاردا بىز ئائىلە بويىچە چاي ئىچكەن ۋاقىتلىرىمىزدا بىز سۆھبەتلىشىمىز شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان ھازىرقى كۈلپەتلەر، ھازىر بولۇۋاتقان ئىشلار، سىياسىي ئىشلارغا ئاشۇ يەنە ئاخىرى كېلىپ شۇ گېپىمىز شۇ يەرگە كەپ توختاپ قالدى. ھەم مەنچە پۈتۈن ئۇيغۇرلاردىمۇ ئاشۇنداق دەپ ئويلايمەن. ھەم بۇ بىزنىڭ بالىلارغا ھەم بولۇپمۇ ئىنتىزارغا ئالاھىدە تەسىر قىلغان بولۇشى كېرەك دەپ ئويلايمەن.
ئىنتىزارنىڭ پارلامېنت ئەزالىقى سايلىمى ئۈچۈن تەييارلىق ئىشلىرىغا يېقىندىن ياردەمدە بولۇۋاتقان دىلزات ئەپەندىنىڭ تەك. تەكىتلىشىچە، ياش كاندىدات ئىنتىزارنىڭ بۇ نۆۋەت ئاۋسترالىيە پارلامېنتىغا كىرىش كىرەلمەسلىكىدە ئۇ ۋەكىللىك قىلىۋاتقان ئاممىنىڭ ۋە جەمئىيەتنىڭ قوللاش ئاۋازى ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدىكەن. يېڭى چىققان بىر سىياسىي پارتىيە خەلققە كۆرۈنۈش ئۈچۈن مەۋجۇت پارتىيەنىڭ ئىش قىۋاتقان پارتىيەنىڭكى نەلەردىن كەتكۈزۈپ قويدى شۇ خاتالىقلىرىنى خەلققە كۆرسىتىپ بېرەلىشى كېرەكچۇ ئاۋسترالىيەلىك بىر سىياسىي رىقابەتچىنىڭكى پارلامېنت ئەزاسى بولۇش ھوقۇقىنى تالىشىپ قىلىۋاتقان زارنىڭكى ھازىر بۇ ستېۋېن مارشال ھازىرقى جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى ئۈستىدىكى لىبېراللار پارتىيەسىنىڭ رەھبىرى بۇ ستېۋېن مارشال ئەپەندىمنىڭكى بەزى بىر كەم كامچىلىقلىرىنى بولۇپمۇ خىتاي سىياسىتىدىكى خاتالىقلىرىنىچۇ خىتايغا ھەددىدىن زىيادە بىر يېقىن بولۇشى بۇ سىياسىتىدىكى خاتالىقىنى دەپ مۇشۇنداق ئاسترالىيەنىڭ ئىچىدە بىر كۈچلۈك سىياسىي پارتىيە بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقىشنى بىر چوڭ نىشان قىپتۇ بۇ ناھايىتى توغرا، چۈنكى ئاۋسترالىيەدە ھازىر خىتاينىڭ خەۋپىنى، خىتاينىڭكى ئاۋسترالىيەگە ئەكەلىۋاتقان زىيانلىرىنى كۆرۈپ يېتىۋاتقانلار، تونۇپ يېتىۋاتقانلار بار، بۇندىن كېيىنمۇ بىر خەۋپ خەتەر ئىكەنلىكىنى بىلىۋاتقانلار بار ھەم كۆپىيىۋاتىدۇ. ئىنتىزارنى قوللاپ، مۇشۇ ئورۇنغا چىقىرىش، ئىنتىزارنى بىر كۆرسىتىش، بىرىنچى قەدەمدە، مېنىڭچە، مېنىڭ شەخسىي كۆز قارىشىم، بىز ئاۋسترالىيە گراژدانى بولۇش سالاھىيىتىمىز بىلەن ھەر بىرىمىز ئۆز ئالدىمىزغا ئىنتىزارنى مەلۇم بىر دۆلەت ياكى مەلۇم بىر مىللەتنىڭ ۋەكىلى ئەمەس، ئاۋسترالىيە گراژدانى، ئاۋسترالىيەنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان خانىم سۈپىتىدە كۆرۈنۈشى بۇ بەك مۇھىم.
ئىنتىزار ۋە ئۇ ۋەكىللىك قىلىۋاتقان ئاۋسترالىيە ئەركىن دېموكراتىيە پارتىيىسى نۆۋەتتە ئاۋازغا ئېرىشىش ئۈچۈن رەسمىي ھالدىكى تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنى باشلىۋەتكەن ئىكەن ئىنتىزار سايلام تەشۋىقات شوئارلىرىغا مۇنداق يازغان. ئەگەر بىز غەلىبە قىلالمىغان تەقدىردە، بىزنىڭ نىشانىمىز ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ بولىدۇ. مېنىڭ مەقسىتىم خىتاينىڭ بۇ دۆلەتكە سىڭىپ كىرىشىنى ۋە دۇنياغا ئېلىپ كېلىدىغان تەھدىتىنى چەكلەش، بۇ مەسىلىگە دۇنيانىڭ نەزىرىنى قارىتىش، شۇنداقلا مۇنازىرە تېمىسىنى بىزگە يۆتكەشتۇر.

يېقىنقى بىر قانچە كۈندىن بۇيان خىتاي تاراتقۇلىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋىرۇس يۇقۇمى ئەھۋالىنىڭ جىددىي ئۆرلەۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلماقتا رادىيومىز تېلېفون ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلەش داۋامىدا ئۈرۈمچىدىكى مېھمانخانا خادىملىرى ئۈرۈمچىدە ئەھۋال ھازىرچە نورمال ئەمما ۋىرۇس يۇقۇمى سەۋەبلىك كورلىدىن كەلگەنلەرگە ياتاق بېرىلمەيدۇ دېدى ئۇلار يەنە ئۈرۈمچىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەردى بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلەر. خىتاينىڭ ۋۇخەن شەھىرىدىن تارقىلىپ دۇنيا خاراكتېرلىق ۋىرۇس يۇقۇمى ئاپىتىگە ئايلانغان كورونا ۋىرۇس يۇقۇمى بۇ يىل كىرىشى بىلەن خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا يەنە مەلۇم بولۇشقا باشلىدى. خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى شاڭخەي قاتارلىق چوڭ شەھەرلەرنىڭ قامال قىلىنغانلىق خەۋىرى تارقالغاندىن كېيىن

خىتاينىڭ شىنجاڭ تېلېۋىزىيەسىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە، ئۇيغۇر رايونىدىكى يۇقۇمدارلارنىڭ ئۈچ نەپىرى سانجىدا، يىگىرمە ئۈچ نەپىرى كورلىنىڭ خوشۇت ناھىيەسىدە ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. يۇقۇم ئەھۋالى ھەققىدە ئىلگىرىلەپ مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئۈرۈمچى ۋە كورلىدىكى مېھمانخانىلارغا ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا تېلېفون قىلدۇق. ئۈرۈمچى يېڭىشەھەر رايونىدىكى مەلۇم مېھمانخانىنىڭ خىتاي خادىمى رايوندىكى ۋىرۇس يۇقۇمى ئەھۋالى ۋە ئۈرۈمچىدە ئېلىنغان تەدبىرلەر ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەردى. بۇ ئايال خادىم ئاۋۋال ئۈرۈمچى ئايرودرومىدىكى سالامەتلىك تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەنلەرگە مېھمانخانىدا ياتاق بېرىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئەمما ئۇ يۇقۇم بىمارى بايقالغان ئىچكىرىدىكى ئۆلكە شەھەرلەر ۋە كورلا تەۋەسىدىن كەلگەنلەرگە بىردەك ياتاق بېرىلمەيدىغانلىقى ھەققىدە ئۇقتۇرۇش قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا ئاممىۋى قاتناش ئەسلىھەلىرىگە چىقىشىغا، دۇكان بازارلاردىن نەرسە كېرەك سېتىۋېلىشىغا، رېستورانلارغا كىرىپ تاماق يېيىشىگە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۈرۈمچىدىكى يەنە بىر مېھمانخانىنىڭ ئۇيغۇر مۇلازىمەتچىسىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.
ۋەي ياخشىمۇ؟
ۋەي ياخشىمۇسىز؟ ھە ياخشىمۇسىز؟ كورلىدا، خوشۇت ناھىيەسىدە كېسەل بايقالدى دېگەندىن كېيىن بىر ئاز ئەنسىرەپ قالدىم. ئۈرۈمچىنىڭ ئەھۋالى قانداراق ھازىر؟
ھازىر سىنچيوما ئارىڭىزدا شۆلىقى. ھېلىقى جىجىڭبا يا يوق بولمىسىچۇ؟ تەكشۈرگەندە قانداق تەكشۈرىسىلەر؟
سىزلاردىن چۈشكەن ۋاقتىڭىزدا شاشلا سىزنى ئۆتكۈزەتسە بىزنى يەگە كىرىپ تۇرۇپ ياتسىڭىز بولىدۇ. ئۇ ئۈرۈمچىدىكى يۇقۇم ئەھۋالى ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ئۈرۈمچىدە بايقالغان ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرىنىڭ مىچۈەن رايونىدا كارانتىن قىلىنغانلىقىنى،

ئەتە پۈتۈن شەھەر بويىچە خېسۈەن قىلامدا. ھا ھا. ئەمدى بۈگۈنچە سىلەرغا ئەتە بىر بولسا شۇ تۆتىنچى ئاينىڭ بىر تۆت بەشلىرى. بۇ خادىم يەنە ئۈرۈمچىدىكى تەدبىرلەر ھەققىدە باشقا سوئاللىرىمىزغىمۇ جاۋاب بەردى. مېھمانخانىلاردا ماسكا تاقاش زۆرۈرما ياكى ئۇنداق نېمە يوقما ھازىر؟ ھا ئاندىن ماسكا تاقايسىز ھازىر سىرتقا چىققان ھامان ماسكا تاقايسىز.
ئاشخانىلاردا ماسكا تاقىلامدۇ؟ ماسكا تاقامسىلەر؟ تاماق يېگەندە تاقىمايسىز، باشقا ۋاقىتلاردا تاماق تاقامسىز؟
تاماق يېگەندە تاقىمايسىز، سىرتقا چىققاندا تاقايسىز. دېمەك تەكشۈرۈش ئاشۇ يۇقۇمنىلا تەكشۈرۈۋاتامدۇ ھازىرقى تارقىلىۋاتقان ۋىرۇسنى نېمە دەيدىكەن؟ ھازىرقىنى شۇ دېلتا يىچىن دەيدۇ. دېلتا دەمدۇ؟ ھەئە. بىر يۈز ئەللىك مېتىردا بىر ساقچى پونكىتلىرى باركەندۇق ھازىر بارمۇ يوقمۇ ئۇلار. ھا بار بار بار. ھازىرمۇ بارمۇ. ھا بار. ماۋۇ مۇسۇلمانلارنىڭ رامزان روزا كەپ قالدى ئەمدى بۇنىڭدا بىر تەدبىرلەر بارمۇ شۇ روزا تۇتىدىغان ئىشلار بارمۇ يوقمۇ ھازىر. مانا ئۇلارنى مەن بىلمەيمەن جۇمۇ مەن بىلمەيمەن. ئۈرۈمچىدە ئېلىنغان تەدبىرلەر ھەققىدە ئۈرۈمچى شەھەرلىك ھۆكۈمەت سەھىيە نازارىتى مەھەللە كومىتېتلىرى قاتارلىق ئورۇنلارغا تېلېفون قىلىپ تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ ئەھۋال ئىگىلەشكە تىرىشتۇق. ئەمما تېلېفونلارنىڭ كۆپ قىسمى جاۋابسىز قالدى. بەزى تېلېفونلار ئۇلانغان بولسىمۇ، لېكىن خادىملار تېلېفوننىڭ چەت ئەلدىن ئۇرۇلغانلىقىنى بايقىغان ھامان تېلېفوننى ئۈزۈۋەتتى. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ئوتتۇزىنچى مارتتىكى خەۋەردە، ئۈرۈمچىدە ئۈچ نەپەر، كورلىنىڭ خوشوت ناھىيەسىدە يىگىرمە نەپەر ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدارى بايقالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئوتتۇز بىرىنچى مارتتىكى خەۋەردە بولسا، يۇقۇمدارلارنىڭ سانى يىگىرمە بەشكە يەتكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ بىردەك خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ئىككى يۇقۇمداردىن يۇقۇملانغانلىقىنى خەۋەر قىلغان ئىدى. نۆۋەتتە ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىدىكى باشقا ئۇچۇرلاردا يۇقۇم ئەڭ ئېغىر بولغان شاڭخەي قاتارلىق خىتاي شەھەرلىرىدە يۈرگۈزۈلگەن قامالدا يۈز بەرگەن پاجىئەلەر سەۋەبىدىن نارازىلىقلار كۈچەيگەنلىكى كۆپلەپ ئاشكارىلانغان. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇم ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق كونترول قىلىشى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقۇمنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى يەنىلا نامەلۇم ھالەتتە ئىكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرى گېرمانىيىنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر كېڭەشنىڭ تەييارلىق كومىتېتى ئالاقىدار تەرەپلەر بىلەن يېقىندا يىغىن ئۆتكۈزۈپ كېڭەشنىڭ كۈن تەرتىپى ۋە كېڭەشتە مۇزاكىرە قىلىنىدىغان تېمىلارنى بېكىتكەن تۆۋەندە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مۇناسىۋەتلىك شەخسلەر بىلەن ئۆتكۈزگەن مەزكۇر يىغىن ھەققىدىكى سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە ھەيئىتى ئەزالىرى بىلەن شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشى تەييارلىق كومىتېتى ئارقا-ئارقىدىن يىغىن چاقىرىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ساھىبخانلىقى ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى قېرىنداش تەشكىلاتلارنىڭ قوللىشى بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىدىن يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىگىچە گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ چاقىرىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. ئۇلار بۇ يىغىننىڭ كۈن تەرتىپى بىلەن كېڭەشتە مۇزاكىرە قىلىنىدىغان تېمىلارنى بېكىتىپ چىققان. بىز بۇ ھەقتە مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سىياسىي خىزمەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ كېڭەشنى ئېچىشتىكى مەقسەت توغرىسىدا توختىلىپ، مۇنداق دېدى. ئىككىنچى قېتىملىق مىللىي كېڭەشمۇ شۇ بىرىنچى قېتىم مىللىي كېڭەش بىلەن ئوخشاش، يەنى دەۋانى تېخىمۇ نەتىجىلىك ۋە ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن خەلقىمىزنىڭ، جەمئىيەت ئەربابىنىڭ ۋە زىيالىيلار دېگەندەك خەلقىمىزدىن ئەقىل ئېلىش، ئۇلارنىڭ پىكرى، كۆز قارىشى، ھەتتا بەلكى تەنقىدلىرىنى ئېلىپ، تېخىمۇ مۇۋاپىق، ۋە نەتىجە ئالالايدىغان مۇنداق بىر سىياسەتنى بەلگىلىمەك ئۈچۈندۇر. چۈنكى داۋا ھەممىمىزنىڭكى داۋاسى. گەرچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتاي باشچىلىقىدا بۇ داۋانى ئېلىپ ماڭغان بولسىمۇ، ئەمما پۈتۈن تەشكىلاتلار بىلەن، پۈتۈن بىزنىڭكى سەرخىللار بىلەن، پۈتۈن خەلقىمىز بىلەن بىرلىكتە ئېلىپ بېرىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭغا بۇ مىللىي كېڭەشنى ئېچىشقا قارار بەردۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سەمەت ئابلا ئەپەندى ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىدە يەتتە مۇھىم تېما بويىچە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى كېڭەشتە نۇقتىلىق ھالدا تۆۋەندىكى يەتتە تېمىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلماقچى. ئۇنىڭ بىرىنچىسى بولسا شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىنسانىيەت مەسىلىسىگە ئايلاندۇرۇش، ئىككىنچىسى بولسا ھازىرغىچە قولغا كەلتۈرگەن ئۇتۇقلارنى، نەتىجىلەرنى ئەمەلىي كۈچكە ئايلاندۇرۇش، تېخىمۇ سەۋىيلىك ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك دەۋا سىياسىتىنى بەلگىلەپ چىقىش. ئۈچىنچىسى، خەلقئارا قانۇن ۋە قائىدىلەرگە ئاساسەن ئۇيغۇرلار ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئىلگىرى سۈرۈش. تۆتىنچىسى، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ خەلقئارا كۈنتەرتىپتىكى ئىزچىللىقى ۋە ھەمكارلىق مەسىلىسى، بەشىنچىسى، خىتاي سىياسىتى ۋە دەۋا مەسىلىسىنىڭ چارىلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىش، ئالتىنچى تېما بولسا، ئۆزگىرىۋاتقان خەلقئارا ۋەزىيەت ۋە بۇنىڭغا ماس يېڭى چارە-تەدبىرلەرنى ئىشلەپچىقىش ۋە بۇ ھەقتە ئىزدىنىش، يەتتىنچى تېما، شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى ئوتتۇرىسىدا ھەمكارلىق ۋە ۋەزىپە تەقسىماتى مەسىلىسى. مۇشۇ يەتتە تېمىدا نۇقتىلىق مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلماقچى. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يۇقىرىدا سەمەت ئابلا ئەپەندى تەكىتلەپ ئۆتكەن يەتتە مۇھىم تېمىدىن سىرت يەنە چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ نۇرغۇن مەسىلىسى بارلىقىنى ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىدە بۇ ھەقتىمۇ مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدىن باشقا مۇھاجىردە يەنى چەت ئەلدە ياشاۋاتقان.

دېگەندەك ھەمدە بۇ داۋانى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنى قانداق ھەل قىلىمىز دېگەندەك بۇ تېما ئۈستىدە مۇزاكىرە قىلىنىدۇ ۋە يوللارنى چارە تەدبىرلەرنىڭ يوللىرىنى ئىزدەشكە تىرىشىدۇ. ئۈچ كۈن داۋام قىلىدىغان مىللىي كېڭەشتە يۇقىرىقى تېمىلار بويىچە مەخسۇس سوئال جاۋابلار، مۇزاكىرىلەر ئورۇنلاشتۇرۇلىدىكەن. ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىگە تەكلىپ قىلىنغان مۇتەخەسسىسلەر يۇقىرىقى تېمىلاردا دوكلات بېرىدىكەن. قىممەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! بىرىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان ئالىي كېڭىشى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنىدىن يەتتىنچى كۈنىگىچە ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ئېچىلغانىدى. مەزكۇر ئالىي كېڭەشكە ئون بەش دۆلەتتىن كەلگەن يۈز ئەللىكتىن ئوشۇق ۋەكىل قاتناشقان ئىدى. بۇ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەندىن كېيىن ئېچىلغان تۇنجى چوڭ خەلقئارالىق يىغىن ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن ئامېرىكىنىڭ ئاتاقلىق ئۇيغۇرشۇناسى ئۇيغۇر دىيارى ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى دەسلەپتە ئامېرىكا ئىلىم ساھەسى ۋە سىياسەت قاتلىمىغا تونۇشتۇرغۇچى ئەربابلارنىڭ بىرى، شۇنىڭدەك بۇ ساھەدە ئىزچىل يېتەكچى مۇتەخەسسىس سۈپىتىدە تونۇلۇپ كەلگەن ئانتروپولوگ، كالىفورنىيەدىكى پومونى كوللېجىنىڭ تىنچ ئوكيان ئويمانلىقى ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ۋە پروفېسسورى درۇ گلادنىي ئەپەندى ئون يەتتىنچى مارت كۈنى ئاتمىش بەش يېشىدا تۇيۇقسىز ۋاپات بولدى. درۇ گلادنىنىڭ ۋاقىتسىز ۋاپاتى ئۇنىڭ دوستلىرى، خىتاي تەتقىقاتى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئېلى، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى تەتقىقاتى ساھەسىدىكىلەرنىڭ تۇشمۇتۇشتىن تەزىيە بىلدۈرۈشى ۋە ئۇنىڭ ئىلمىي پائالىيەتلىرىگە يۇقىرى باھا بېرىشىگە ئېرىشتى. درۇ گلادنىنىڭ كەسىپداشلىرىدىن بىرى جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتى ئېللىيوت خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ئىنستىتۇتىنىڭ خەلقئارا تەرەققىياتلار پروگراممىسىنىڭ دىرېكتورى پروفېسسور شان روبېرتس ئەپەندى ئۇنىڭ بىلەن بولغان ئۆزىنىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك ئالاقىلىرى ۋە ھەمكارلىقلىرىنى ئەسلەپ ئېلخەت ئارقىلىق مۇنداق دېدى. مەن درۇ بىلەن مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرلىرىدا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيۇشتۇرغان خىتايدىكى ئىسلام دىنى يىغىنىدا تونۇشتۇم. بۇ كەچۈرمىش مېنى ھەم شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دىئاسپورادىكى ئۇيغۇرلارنى تەتقىق قىلىشقا ئىلھاملاندۇردى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ مېنى توقسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇشقا تەكلىپ قىلدى ئۇ مەن كەلگەندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئايرىلغاندىن بۇيان ئىزچىل ئالاقىدە بولدۇق ئۇ كەسپىي ھاياتىمدا يېتەكلىگۈچى ۋە دوست بولۇپ كەلدى مەن يېقىنقى بىر قانچە يىلدا ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان ۋاقىتلىرىمنى قەدىرلەيمەن. ئۇ قاچان ۋاشىنگتونغا كەلسە بىز ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن مەسىلىلەر ۋە كەسپىمىزدە ئۇچرىغان سىناق ۋە ئازاب ئوقۇبەتلەر ھەققىدە كۆرۈشۈپ مۇزاكىرە ئېلىپ باردۇق. مەن ئۇ دەقىقىلەرنى سېغىندىم. مەن درۇنى بەك سېغىندىم. ئۇنىڭ بالدۇر ۋاپات بولۇپ كېتىشىدىن قاتتىق قايغۇردۇم. پروفېسسور شان روبېرتس ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، درۇ گلادنى ئامېرىكىدا دەسلەپكى تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بارغان ۋە ئامېرىكىدا ئۇيغۇرلارنى چۈشىنىش ۋە بىلىشكە زور ھەسسە قوشقان. ئىككى مىڭ ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىللىرى ئامېرىكىدىكى جونس خاپكىن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا كاۋكاز ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا ئون يەتتە نەپەر مۇتەخەسسىسنىڭ قاتنىشىشى بىلەن شىنجاڭ قۇرۇلۇشى نامىدا مەخسۇس ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە كەڭ دائىرىلىك بىر تەتقىقات ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، درۇ گلادنى بۇ تەتقىقاتتا خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىللىي سىياسىتى مەسىلىلىرىنى ئانالىز قىلغان ئىدى. ئاخىرىدا بۇ تەتقىقاتلار شىنجاڭ خىتاينىڭ مۇسۇلمانلار چېگرا زېمىنى ماۋزۇلۇق كوللېكتىپ ئاپتورلۇقتا ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى نەشر قىلىنغان. ۋاھالەنكى بۇ ئەسەر نەشر قىلىنىشى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى، چېگرا تەتقىقات ئورنى ۋە شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى قاتارلىق ئورۇنلار بۇ ئەسەرگە دۈشمەنلىك كۆزى بىلەن قاراپ، بۇ كىتابنى ئىچكى جەھەتتە خىتايچىغا تەرجىمە قىلىپ تارقىتىپ، بۇنى شىنجاڭنى پارچىلاش پىروگراممىسى ۋە قۇرۇلۇشى دەپ ئاتىغان. شۇنىڭدەك خىتاي تەرەپ كىتابقا ۋە كىتاب ئاپتورلىرىغا ئۆچ ئېلىش خاراكتېرىدىكى جازالاش يۈرگۈزۈپ، ئۇلارنىڭ بىر قىسمىنىڭ خىتايغا كىرىشىنى، جۈملىدىن ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىشىنى چەكلىگەن ھەم ئۇلار ئۈچۈن قارا تىزىملىك تۇرغۇزغان ئىدى. درۇ گلادنىنىڭمۇ ئەنە شۇ چەكلەنگەن ئالىملار قاتارىدىن ئورۇن ئالغانلىقى مەلۇم. درۇ گلادنى ئۇيغۇر مەسىلىسى، خىتايدىكى مىللىي سىياسەت ۋە باشقا مەسىلىلەر ھەققىدە ئامېرىكىنىڭ ئىلىم ساھەسىدىن باشقا يەنە نيۇ يورك ۋاقتى، سىئېننېن، ئامېرىكا ئاۋازى، دۆلەتلىك ئاممىۋى رادىيو، ھەپتىلىك خەۋەر، ۋاشىنگتون پوچتىسى، لوس ئانژېلېس ۋاقتى ۋە باشقا نوپۇزلۇق مەتبۇئاتلاردىمۇ دائىم تونۇشتۇرۇپ تۇرغان ئىدى. درۇ گلادنىنىڭ ۋاپاتى ئۇيغۇر دەۋاسى ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئامېرىكا ۋە خەلقئارا جەمئىيەتكە تونۇلۇش ساھەسىدىكى بىر چوڭ يوقىتىشتۇر دەيدۇ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەتقىقات قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى خېنرى شەجەيسكى ئەپەندى. خېنرى شەجەيسكى ئەپەندى درۇ گلادنىنىڭ ئىلمىي ۋە مەتبۇئات ئەسەرلىرىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان تۈرلۈك قىيىن مەسىلىلەرنى ئېتىراپ قىلىشىغا مۇھىم تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ، درۇ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ياخشى دوستى ئىدى. ئۇ ئاز ساندىكى ئالىملاردىن بىرى سۈپىتىدە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ يىغىنلىرىغا قاتناشقان. بۇنداق بولغاندا درۇ ئوچۇق-يورۇق ۋە قورقماس ئاكادېمىك بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇر تەجرىبىسىنىڭ ئوخشىمىغان تەرەپلىرىنى تۇتاشتۇردى. ئۇ درۇ گلادنىنىڭ ئىلمىي تەتقىقاتلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرىغىمۇ كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەنلىكى، ئۇنىڭ تەتقىقاتلىرىنىڭ بۇ ساھەدە يېتەكچى ئورۇنغا ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. Drew's work of course he's a leader. درۇ بىر يول باشلىغۇچى ئىدى. ئۇ تۈركىيە ۋە خىتايدىكى ئېتنوگرافىيە تەتقىقاتى ۋە ئۇيغۇرلارنى تەتقىق قىلىشنى ھازىرقى قىزىقىشلارغا قارىغاندا خېلى بۇرۇنلا ئۆزىنىڭ ئىلمىي تەتقىقات خەرىتىسىگە قويغان ئىدى. ئۇنىڭ ئەسەرلىرى خىتايدىكى مىللەتلەرنىڭ مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش يوللىرىنى بەلگىلىگەن. ئۇنىڭ تۇيۇقسىز ۋاپات بولۇپ كېتىشى جەمئىيەت ئۈچۈن چوڭ زىيان.

درۇ يېقىنقى بەش يىلدا خىتاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن پاجىئەنىڭ ئامېرىكىدىكى سىياسەت بەلگىلىگۈچىلەر ۋە ئاكادېمىكلارنىڭ كۈن تەرتىپىدە قېلىشىغا كاپالەتلىك قىلىشتا مۇھىم رول ئوينىدى ئۇ ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى ئەركىن ئىتتىپاقلاشقان ئالىملار گۇرۇپپىسىنىڭ ھەمكارلاشقۇچىسى بولۇپ ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ ئىزچىل تۈردە بۇ خىزمەت بىلەن شۇغۇللانغان قانداقلا بولمىسۇن درۇنىڭ بۇ گۇرۇپپىنىڭ پېشقەدەم ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭ تۆھپىسى ئالاھىدە مۇھىمدۇر ئۇنىڭ خىتاي سىياسىتىنى بەلگىلىگۈچىلەر ساھەسى ۋە ئانالىزچىلار بىلەن بولغان تېخىمۇ كەڭ ئالاقىلىرى ۋاشىنگتوندىكى ھۆكۈمەت ۋە ئاقىللار دۇنياسىدىكىلەرنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىغا دىققەت قىلىشقا ئېلىپ كەلدى بۇ ئۇنىڭ يېقىنقى بەش يىلدا ئىزچىل بۇ شەھەرنى زىيارەت قىلىپ كەلگەنلىكىنىڭ سەۋەبى. مەن ئۇنىڭ بۇ شەھەرگە كەلگەندىن كېيىن دائىم مەن بىلەن كۆرۈشۈشكە ۋاقىت ئاجرىتىپ بەرگەنلىكىدىن ئالاھىدە بەختلىك ھېس قىلدىم. درۇ گلادنى خىتايدىكى مىللىي سىياسەت ۋە مەسىلىلەر، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى، ئانتروپولوگىيە ۋە تارىخىي مەسىلىلەر بويىچە يۈز پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي ماقالە ۋە تۆت ئىلمىي كىتاب ئېلان قىلغان. پروفېسسور شان روبېرتس دوكتور گلادنىنىڭ ئىلمىي تۆھپىلىرىگە يۇقىرى باھا بېرىپ مۇنداق دەيدۇ. دوكتور گلادنى خىزمىتى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۇنياغا ئېچىۋېتىلگەن دەۋرىدىكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە خىتاينىڭ دۆلەت سىياسىتى تەتقىقاتىدىكى تۇنجى ۋە تەسىرى ئەڭ كۈچلۈك ئەسەرلەرنىڭ بىرى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى يىللىرىنىڭ ئاخىرى ۋە توقسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا ئۇنىڭ ئەسىرى تەتقىقاتنىڭ تۈسىنى تىكلەپ ئۇنىڭ يولىدا ماڭغان بۇ تېمىلاردا ئەۋلادمۇئەۋلاد يېڭى ئالىملارغا تەسىر كۆرسىتىدىغان رامكا ئورناتتى ئەگەر سىز يېقىنقى ئوتتۇز بەش يىلدا ئۇيغۇرلارغا ياكى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى دۆلەت تەۋەلىكى سىياسىتىگە يېزىلغان ھەرقانداق كىتابنى كۆرسىڭىز، مۇقەررەر ھالدا درۇنىڭ ئەسەرلىرىنى ئۇلارنىڭ تەرجىمىھالىدىن تاپالايسىز. درۇ گلادنى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋە ئالىملىرى بىلەنمۇ ئالاقىلاردا بولغان ۋە ئۇلارغىمۇ چوڭقۇر تەسىراتلارنى قالدۇرغان ئىدى. ھازىر ئىندىئانا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىلمىي تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان قازاقىستاندىكى تۇران ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئابلەت كامالوفنىڭ ئېيتىشىچە، درۇ گلادنى قازاقىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا ئەللىرىگە بېرىپمۇ ئىلمىي تەكشۈرۈشلەردە بولغان. درۇ گلادنى مېنىڭ كەسىپداشىملا ئەمەس، بەلكى دوستۇم ئىدى. مەن ئۇنىڭ بىلەن بىرىنچى قېتىم ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى ئالمۇتىدا كۆرۈشكەن ئىدىم. شۇ يىلى درۇ گلادنى ئالمۇتىنى زىيارەت قىلغان قازاقىستاندىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسى قازاقىستان ئۇيغۇرشۇناس ئالىملىرى بىلەن ئۇچرىشىش ئۆتكۈزگەن ئىدى. مەن ئۇيغۇرشۇناس سۈپىتىدە ۋە تەرجىمان سۈپىتىدە ئۇچرىشىشقا قاتناشقان ئىدىم. ئۇنىڭدىن كېيىن بىر نەچچە كۈن ئالمۇتىدا درۇ گلادنى بىلەن بىللە بولۇپ، ئۇنىڭغا تەرجىمانلىق قىلىپ بەردىم. شۇنداق قىلىپ ئۇ كىشى بىلەن يېقىن دوست بولۇپ كەتتۇق كۆپ ئۆتمەيلا مەن بۇداپېشتتىكى مەركىزىي ياۋروپا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ياش مۇتەخەسسىسلەر ئۈچۈن تەشكىللەنگەن خىتاي مىللەتچىلىكى ۋە ترانس مىللەتچىلىكى ناملىق يازلىق كۇرسقا قاتناشقان ئىدىم ئۇ مەكتەپتە درۇ گلېدنى ھەم دەرس دەرس بەردى. كېيىن درۇ گلېدنى بىلەن باشقا ئىلمىي پائالىيەتلەردىمۇ بىرگە بولدۇق. ئوچۇق جەمئىيەت ئىنستىتۇتىدا ئىشلىگىن ئىشلىگەن ۋاقتىمدا درۇ گلېدنى بىلەن لوندوندا، ئىستانبۇلدا، ۋاشىنگتوندا، بېركلېيدا بىرگە ئىلمىي ۋە مائارىپ مەسىلىلىرى بېغىش لىرىگە بېغىشلانغان پائالىيەتلەردە بىرگە بولدۇق، بىرگە ئۆتكەزدۇق. ئاخىرقى قېتىم درۇ گلېدنى بىلەن مەن پارىژدىكى ئۇيغۇرشۇناسلىق كونفېرېنسىيەدە كۆرۈشكەن ئىدىم. مېنىڭ ئامېرىكىغا بارغان بارماقچىلىقىمنى ئۇقۇپ، پومونا كوللېجغا تەكلىپ قىلىمىز، لېكسىيە ئوقۇپ بەرگىن، بۇ ياققا كەلگەندە ماڭا چوقۇم خەۋەر قىلغىن، دېگەن ئىدى. ئەپسۇسكى، بۇ پىلانلار ئەمەلگە ئاشمىدى. درۇ گلېدنىغا ئوخشاش ئۇيغۇرشۇناسلارنىڭ تەتقىقاتلىرىنى بىزنىڭ خەلقىمىزگە تونۇشتۇرۇشىمىز لازىم. مەرھۇم پروفېسسور درۇ گلادنى ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىن دوستى ۋە پىكىردىشى سۈپىتىدە ئۇيغۇر جامائىتى ۋە تەشكىلاتلىرى بىلەنمۇ كۆپ قېتىم ئۇچراشقان. مەرھۇمنىڭ ۋاپاتىدىن قايغۇرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئاچقان بەزى ئىلمىي يىغىنلىرىغىمۇ قاتنىشىپ، ئۇلارنى توغرا يولغا باشلايدىغان پىكىرلەرنى بېرىپ تۇرغان. پۈتۈن ئۇنىڭ يېقىن دوستلىرى، سەپداشلىرى قاتارىدا مەنمۇ بۇ كىشىنىڭ تۇيۇقسىز ۋاپاتىدىن قاتتىق قايغۇرغان، كۆڭلۈم يېرىم بولغان ۋە ئازابلانغان بىر كىشى. چۈنكى درۇ گلادنى بىلەن ئۇزۇن يىللىق بىر دوستلۇقىمىز، مۇناسىۋىتىمىز بولۇپ كەلگەن. درۇ گلادنى ئەپەندىنى مەن تۇنجى قېتىم. ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلنىڭ باشلىرى بولسا كېرەك، گېرمانىيەدە بىزنىڭ دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرغۇچى سابىق رەئىسى ئەركىن ئالپتېكىن بىلەن ميۇنخېندا بىللە كۆرۈپ، بىللە ئۇچرىشىپ سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىمىز بولغان. درۇ گلادنى مەيلى ئۇيغۇر داۋاسى، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى، دۇنيا ياشلىرى قۇرۇلتىيىغا ئوخشاش خەلقئارادا بىلىنمىگەن، بىزگە نىسبەتەن بەزى گۇمانىي كۆز قاراشتا قىلىپ ئىشلىرىمىز قىيىن بولۇپ قالغان ۋاقىتلارنىڭ ئۆزىدىمۇ جاسارەت بىلەن

بۇ ئالىمىمىزنى تەكلىپ قىلدۇق كېلىپ ناھايتى ياخشى بىر دوكلات بەگەن ناھايتى ياخشى سۆھبەتلىرىمىز بوغان يانى ئۇيغۇرلارنى ھەقىقەتەن قەلبىدىن سۆيىدىغان نۇرغۇنلىغان خەلقئارا سورۇنلاردا ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە دەسلەپكى قەدەمدە دۇنيانى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلغان قىممەتلىك بىر ئىلىم ئادىمى ئىدى